ລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ຂອງກິນບໍ່ກິນມັນເນົ່າ ຂອງເກົ່າບໍ່ເລົ່າມັນລືມ ແກ້ວບໍ່ຜັດສາມປີເປັນແຮ່ ພີ່ນ້ອງບໍ່ແວ່ສາມປີເປັນອື່ນ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພ ງທຸກໆທ່ານ ເອີ ມື້ນີ້ມາແປກເນາະ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີມື້ນີ້ມາປະສານສຽງແຕ່ຕົ້ນໆລາຍການ ປະສານສຽງປະສານໃຈ ສົ່ງຮອຍຍິ້ມມາທັກທາຍສະບາຍດີກັບແຟນລາຍການທຸກທົ່ວໜ້າ ແມ່ນແລ້ວ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼືວ່າແຂວງໃກ້ຄຽງທີ່ຟັງ FM 93 MHz ຂອງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI ພວກເຮົາໄດ້ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ສົມແພງ ແລະ ວິໄລພອນ ສົ່ງສຽງມາຈາກປັກກິ່ງ ທັກທາຍສະບາຍດີແລ້ວ ກໍຍັງມີສຽງ ເພງມ່ວນໆ ເລື່ອງລາວຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ຟັງອີກເຊັ່ນເຄີຍ ແມ່ນແຫຼະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຫຼືວ່າຢູ່ຕາມອາຄານຕະຫຼາດຕະລີ ຢູ່ທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ຫຼືວ່າກຳລັງເດີນທາງຢູ່ ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນ ກະຄ່ອຍໄປຄ່ອຍ ມາ ລະມັດລະວັງ ພ້ອມກັນນັ້ນກະພະຍາຍາມຍິ້ມໄວ້ ຢ່າຊູໜ້າບູດຫຼາຍ ຍິ້ມຮັບວັນໃໝ່ດ້ວຍຈິດໃຈເບີກບານມ່ວນຊື່ນເນາະ ສົມແພງ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ຖ້າແມ່ນທ່ານໃດຍັງຍິ້ມບໍ່ອອກກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຟັງລາຍການເລື່ອ ງລາວເບົາສະໝອງຈາກພວກເຮົາແລ້ວ ຮັບຮອງວ່າຍິ້ມອອກແນ່ນອນເນາະ
ໝັ້ນໃຈປານນັ້ນພຸ້ນວະນີ້ ເອົາ ມີເລື່ອງໃດແດ່ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຍິ້ມອອກມື້ນີ້ ສົມແພງ ອືມ ມີຫຼາຍເລື່ອງຢູ່ ແຕ່ວ່າກ່ອນຈະຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ມາຟັງເພງມ່ວນໆຈັກສອງເພງກ່ອນ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກ ໄປບໍ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄປບໍ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນະ ຟັງ FM 93 MHz ຮາ

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງ CRI FM 93 MHz
ສອງສຽງເພງຜ່ານໄປ ຫວັງວ່າຈະໃຫ້ທ່ານພໍມີຮອຍຍິ້ມເລັກໆນ້ອຍໆໄດ້ແລ້ວ ເພື່ອເພີ່ມພະລັງໃຫ້ທ່ານມີຮອຍຍິ້ມຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງໜຶ່ງກ່ອນ ແມ່ນແຫຼະ ເລື່ອງທີໜຶ່ງ ກໍແມ່ນເລື່ອງທໍ້ອິດທໍ້ບໍນີ້ແຫຼະ ເລື່ອງນີ້ໃຫ້ຊື່ວ່າ ມື້ແລງວ່າງບໍ

ກໍມີນັກສຶກສາຍິງທ່າທາງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍຄົນໜຶ່ງຍ່າງກາຍບໍລິເວນຫໍພັກໃນຕອນບ່າຍວັນໜຶ່ງ ໃນເວລາທີ່ນາງກຳລັງຍ່າງໄປນັ້ນ ກະພໍດີສາດສາຍຕາມາບໄປເຫັນຊາຍໜຸ່ມເຈົ້າຊູ້ບູບີຄົນໜຶ່ງກຳລັງກ້າວຂາ ຫຍັບເຂົ້າມາໃກ້ນາງດ້ວຍສາຍຕາພິຄາດແບບໝາຍໝັ້ນປັ້ນມື ຊາຍຄົນນັ້ນກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ເອີ ຂໍໂທດນ້ອງ ອ້າຍຄືປາກົດເຫັນນ້ອງໄປໆມາໆແຖວນີ້ເລື້ອຍໆ ນ້ອງຢູ່ແຖວນີ້ບໍ
ຝ່າຍນັກສຶກສາສາວກໍເຜີຍຮອຍຍິ້ມຕອບຮັບຊີໄອໄອ ວາດໃດວາດໜຶ່ງ ຫົວໃຈຂອງນາງເລີ່ມຕຳເຂົ້າຕຶກຕັກຕຶກຕັກ ລະກໍພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ ເອີ ອັນນ້ອງກໍເຄີຍເຫັນອ້າຍຢູ່ແຖວນີ້ຫຼາຍເທື່ອຄືກັນ ເມື່ອໄດ້ຍິນສາ ວນັກສຶກສາເວົ້າແນວນັ້ນ ຊາຍຄົນນັ້ນກໍເລີຍເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ ອ້າຍຄິດວ່າຄືນນີ້ນ້ອງຄືຊິບໍ່ຄາຫຍັງຕີ້ເນາະ ສາວນັ້ນກໍເລີຍຟ້າວຕອບທັນທີ ເອີ ບໍ່ ບໍ່ ນ້ອງບໍ່ໄດ້ຄາອີ່ຫຍັງດອກອ້າຍ ມີຫຍັງບໍ່ອ້າຍ ຝ່າຍຍິງຕອບຢ່າງຕື່ ນເຕັ້ນ ຄິດໃນໃຈວ່າຊາຍຄົນນັ້ນຄົງຈະຊວນໄປຫຼິ້ນ ຫຼືວ່າໄປກິນເຂົ້າດ້ວຍກັນ ໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍຍິງໃຈຈົດໃຈຈໍ່ຢູ່ນັ້ນ ຊາຍຄົນນັ້ນກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ເອີ ຄືວ່າອ້າຍຢາກຫານ້ອງໄປເຝົ້າລູກນ້ອຍໃຫ້ອ້າຍຊິໄດ້ບໍ່ ເພາະວ່າອ້າຍກັບເມຍຊິພາກັນໄປເບິ່ງຮູບເງົາ ບ້າ
ສາວນັກສຶກສາຄິດວ່າຊາຍໜຸ່ມເຈົ້າຊູ້ຄົນນັ້ນຍັງເປັນບ່າວ ຊິຊວນໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວ ບາດສຸດທ້າຍລະວ່າ ຫາໄປເບິ່ງລູກນ້ອຍໃຫ້ ຜິດຫວັງຢ່າງໃຫຍ່ເນາະ ອື ແມ່ນແລ້ວ ໃຜຊິຄິດວ່າຊາຍຄົນນັ້ນມີລູກມີເມຍແລ້ວນ ະ ອ້າວ ດີແລ້ວໆ ທີ່ວ່າເມຍລາວບໍ່ມາພໍ້ ບໍ່ມາເຫັນເນາະ ອື ເອົາ ກໍເວົ້າວ່າກັນໄປທ່ານຜູ້ຟັງ

ລູກຄ້າຄົນໜຶ່ງເຂົ້າໄປຮ້ານຂາຍເຫຼົ້າ ແລ້ວກໍສັ່ງວິສະກີຈອກໜຶ່ງກຶກລົງຄໍບາດດຽວກ້ຽງ ເຂົາມາດຄໍແລ້ວຖາມສາວເສີບວ່າ ອືມ ວິສະກີຈອກນີ້ລາຄາເທົ່າໃດນ້ອງ ສາວເສີບຕອບວ່າ 50,000 ກີບ ລູກຄ້າຕົກໃຈພ້ອມທັ ງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ຄືແພງດາຍແທ້ ເຫຼົ້າຈອກດຽວຕັ້ງວ່າ 50,000 ຂາຍຮັ່ງຂາຍມີຫວາ ສາວເສີບກໍເລີຍອະທິບາຍວ່າ ເອີ ອັນນີ້ອ້າຍ ອັນເຄື່ອງປະດັບຕົກແຕ່ງ ລະກະຮູບເອ້ຢູ່ໃນຫ້ອງນີ້ນະ ອາ ມີແຕ່ແນວຫຼູຫຼາໃດ໋ ລາຄາສູງ ກວ່າຮ້ານໝູ່ຢູ່ໃນເມືອງນີ້ ອັນຮູບພະທາດຫຼວງແຜ່ນນັ້ນຫັ້ນກະລາຄາຕັ້ງ 10 ລ້ານ ອັນຮູບນ້ຳຕົກຫຼີ່ຜີແຜ່ນນັ້ນກະລາຄາ 25 ລ້ານ ອັນ ສ່ວນວ່າຮູບແຜ່ນນັ້ນກໍແມ່ນຮູບທົ່ງໄຫຫີນ ລາຄາກະຕັ້ງວ່າ 30 ລ້ານພຸ້ນໃດ໋ອ້າຍ ໄດ້ ແລ້ວໆ ບໍ່ຕ້ອງອະທິບາຍຫຼາຍ ເຂົ້າໃຈແລ້ວ ລູກຄ້າຈົ່ມບູດຈົ່ມເນົ່າ ພ້ອມທັງຈົກເງິນໃບ 50 ພັນ ຟາດເປະໃສ່ໂຕະ ຄືນຕໍ່ມາ ລູກຄ້າຄົນເກົ່ານັ້ນກໍມາອີກ ເຂົາເອົາມືບັງຕາໄວ້ ແລ້ວສັ່ງເຫຼົ້າວິສະກີຈອກໜຶ່ງກຶກລົງຄໍ ແລ້ວເອົາເງິນ 15 ພັນກີບປະໄວ້ຢູ່ໜ້າໂຕະ ເຂົາໂຍະລຸກກຽມຍ່າງອອກໄປຈາກຮ້ານ ສາວເສີບເລີຍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ ເອີ ນີ້ອ້າຍ ອັນລາຄາເຫຼົ້າຫັ້ນຍັງ 50 ພັນຄືເກົ່າເດີ້ ສິບຫ້າພັນນີ້ບໍ່ໄດ້ ໂອ ເຈົ້າບໍ່ຈື່ຊັ້ນບໍ ຮູບແຕ້ມເຫຼົ່ ານັ້ນກະຕີວ່າຂ້ອຍເຫັນແຕ່ມື້ວານນີ້ພໍແຮງແລ້ວ
ເອົາມືບັງຕາໄວ້ ຍັງບໍ່ເບິ່ງຮູບກໍຍັງຊິເອົາ 50,000 ຢູ່ ກະໂພດໃດ໋ເນາະ ອືມ ແມ່ນແຫຼະ ຮູບກໍແມ່ນຮູບອັນເກົ່າ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານຜູ້ຟັງນີ້ເຄີຍຖືກແບບນີ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ລະແມ່ນເລື່ອງຕະຫຼົກຊື່ໆ ເລື່ອງຈິງຄືຊິບໍ່ມີດອກວິໄລພອນ ບ໊ ະ ມີໃດ໋ສົມແພງ ອືມ ຈັກໜ່ອຍຊິເລົ່າສູ່ຟັງວ່າເລື່ອງຈິງມີແທ້ຫຼືບໍ່

ອີກສອງເພງໃຫ້ທ່ານໄດ້ເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃນບັນຍາກາດຂອງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 MHz ຫວັງວ່າຄົງຈະຜ່ອນຄາຍອາລົມເຮັດໃຫ້ທ່ານນັ້ນມີຮອຍຍິ້ມບໍ່ ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງເພງມ່ວນໆຜ່ານໄປແລ້ວ ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງຕໍ່ໄປເລີຍ ເຈົ້າ ຫວ່າງກີ້ນີ້ວິໄລພອນວ່າມີເລື່ອງໜຶ່ງຊິເວົ້າສູ່ຟັງ ອາ ເລື່ອງກ່ຽວກັບຫຍັງເກາະ ເລື່ອງນີ້ກໍກ່ຽວກັບການຊື້ກ ານຂາຍນີ້ແຫຼະ ກ່ອນຟັງເພງ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເລົ່າເລື່ອງວິສກີລາຄາແພງແມ່ນບໍ ອືມ ແມ່ນລະ ເອີ ກໍຍ້ອນວ່າຢູ່ຮ້ານນັ້ນ ມີສິ່ງປະດັບປະດາ ໂດຍສະເພາະກໍເປັນຮູບເນາະ ທີ່ຫຼູຫຼາແລ້ວກະມີລາຄາແພງ ລາຄາເ ຫຼົ້າວິສກີກໍເລີຍແພງໄປນຳ ເລື່ອງທີ່ຈະເລົ່າຕໍ່ໄປນີ້ກໍຄ້າຍໆຄືກັນນີ້ແຫຼະ
ຄັນຊັ້ນເລົ່າມາເລີຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກຟັງແລ້ວ ສົມແພງກໍຢາກຮູ້ຄືກັນ ໂອເຄ ເອົ້າ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ເຝີແພງ ມີໝູ່ຂອງວິໄລພອນເວົ້າສູ່ຟັງວ່າເຂົາເຈົ້າໄປຫຼິ້ນໄປທ່ຽວຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ທ່ຽວຢ່າງມ່ວນຊື່ນສະໜຸ ກສະໜານ ຍ່າງເລາະໄປເລາະມາທ້ອງກໍເລີຍຮ້ອງຈ໊ອກໆ ສະແດງວ່າຫິວແລ້ວແມ່ນບໍ ແມ່ນແຫຼະ ທ້ອງຮ້ອງຈ໊ອກໆ ແຕ່ເຂົາເອີ້ນວ່າທ້ອງຈັບໄກ່ ໂອ້ ທ້ອງຈັບໄກ່
ສາຍຕາແຫຼມຄົມຂອງເຂົາກໍເສືອກໄປເຫັນຮ້ານເຝີແລ້ວບັດນີ້ ເຂົາກໍບໍ່ລໍຊ້າ ຟ້າວຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຮ້ານແລ້ວກໍສັ່ງເຝີທັນທີ ເອື້ອຍໆ ເອົາເຝີຖ້ວຍໃຫຍ່ຖ້ວຍໜຶ່ງ ບໍ່ພໍຄາວຜູ້ເສີບກໍຍົກຖ້ວຍເຝີພ້ອມທັງຜັກກັບນີ້ ມາໃຫ້ ກະແຖມຍັງມີນ້ຳຊາເຢັນໆອີກດ້ວຍ ເຂົາຍິ້ມແລ້ວກໍຖາມຜູ້ເສີບວ່າ ເຝີນີ້ຖ້ວຍເທົ່າໃດ ຜູ້ເສີບກໍເລີຍຕອບວ່າ ເອີ ກະບໍ່ແພງດອກ ຖ້ວຍລະສິບຫ້າພັນ ດ້ວຍຄວາມຫິວ ບໍ່ພໍໃດນາທີ ເຝີກະກ້ຽງທັງນ້ຳທັງຕ່ອ ນ ຜັກກັບກໍບໍ່ເຫຼືອ ເຂົານັ່ງຈີ້ມແຂ້ວຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລ້ວກໍບອກຜູ້ເສີບມາເກັບເອົາເງິນ ເອົານ້ອງ ນີ້ຄ່າເຝີ 15,000 ຜູ້ເສີບກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ເອົ້າ ບໍ່ແມ່ນ 15,000 ໃດອ້າຍ 25,000 ເຂົາຕົກໃຈພ້ອມທັງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ອ້າວ ຫວ່າງກີ້ນີ້ນ້ ອງວ່າເຝີຖ້ວຍລະ 15,000 ບັດກິນແລ້ວສິວ່າ 25,000 ແນວໃດ ຂີ້ໂກງຕິແບບນີ້ ຂີ້ໂກງແນວໃດອ້າຍເອີຍ 15,000 ຫັ້ນມັນມີແຕ່ເຝີ ອັນນີ້ມັນມີລູກຊີ້ນ ມີຜັກກັບ ມີນ້ຳຊາພ້ອມ ລາຄາມັນກໍເລີຍ 25,000

ກະໂພດເນາະ ທຳມະດາເຝີກໍຕ້ອງມີລູກຊີ້ນ ມີຜັກກັບ ມີນ້ຳກິນຢູ່ແລ້ວ ອັນນີ້ເສືອກມາໄລ່ເພີ່ມອີກ ໃຜສິຄິດວ່າສິເປັນແນວນັ້ນ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ເລື່ອງນີ້ກໍມີຄວາມຈິງໃດສົມແພງ ແມ່ນວະ ເອີ ອັນນີ້ແຫຼະຄົນເ ຮົານີ້ ໂອ ຜູ້ຂີ້ສໍ້ນີ້ກະມີຫຼາຍ ນິດໄສໃຈຄໍກໍບໍ່ຄືກັນເນາະ ຂໍພຽງແຕ່ໄດ້ຢ່າງດຽວ ສະນັ້ນແຫຼະ ເຮົາກໍຕ້ອງມີສະຕິ ຕ້ອງຖາມກ່ອນໃຫ້ລະອຽດວ່າຊັ້ນສະ ໂອ້ຍ ຕັ້ງຢາກສໍ້ກັນດອກ ຢູ່ລາວ ຄັນເຝີຮ້ານໃດ ລາຄາເພິ່ນກໍ ລວມກັນໝົດທຸກຢ່າງນັ້ນລະ ມີທັງລູກຊີ້ນ ຜັກກັບ ນ້ຳດື່ມພ້ອມ ຕາມທີ່ສົມແພງເຄີຍກິນ ກໍແມ່ນຢູ່ ເອີ ແຕ່ວ່າກໍຄືວ່າລະເນາະ ຄົນເຮົາກໍບໍ່ຄືກັນເດ ອືມ ເອີ ເຖິງຮ້ານເຝີທົ່ວໄປນີ້ກະມີຄົບທຸກຢ່າງຫັ້ນລະ ເພິ່ນກໍບໍ່ໄດ້ໄ ລ່ຕ່າງຫາກດອກ ນອກຈາກວ່າສິສັ່ງເພີ່ມ ເຈົ້າ ບາງຄົນນີ້ລູກຊີ້ນ 2-3 ຕ່ອນນີ້ກໍບໍ່ພໍໃດສົມແພງ ແມ່ນ ສັ່ງອີກຖ້ວຍໜຶ່ງພິເສດ ບາງຄົນຍັງສັ່ງຊີ້ນຕິດກະດູກອີກພ້ອມພຸ້ນຕົວະ ແມ່ນແຫຼະ ສົມແພງກໍຄືກັນ ອັນນີ້ກໍແລ້ວແຕ່ຜູ້ ມັກເນາະ ແມ່ນ ຟັງເລື່ອງເຝີແພງແລ້ວ ມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປດີກວ່າ ເຈົ້າ ສົມແພງມີເລື່ອງອີກເລື່ອງໜຶ່ງສິເລົ່າສູ່ຟັງ ເລື່ອງນີ້ກໍກ່ຽວກັບເລື່ອງຊື້ເລື່ອງຂາຍຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຂີ້ໂກງຄືສອງເລື່ອງຜ່ານມາ ເອົ້າ ດີແລ້ ວທີ່ບໍ່ໄດ້ຂີ້ໂກງ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າແນວໃດ ເອີ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ເຊື່ອຂະໜາດທີ່ໄດ້ແທກເທົ່ານັ້ນ ຄັ້ງໜຶ່ງມີຊາຍຄົນໜຶ່ງວາງແຜນຊື້ເກີບໃໝ່ມາໃສ່ເອງຈັກຄູ່ ເຂົາຕັດເອົາໄມ້ໄຜ່ແລ້ວກໍມາແທກໃສ່ຕີນຕົນເອງ ແລ້ວ ກໍໝາຍໄວ້ ພ້ອມທັງຄິດໃນໃຈວ່າ ໂອ ແທກຄັກປານນີ້ ຮັບຮອງວ່າບໍ່ມີຄັບ ບໍ່ມີຫຼົມແນ່ນອນ ພໍດີເປະໂລດແຫຼະ
ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາກໍໄປຕະຫຼາດ ແລະ ມຸ່ງໜ້າໄປຮ້ານເກີບທັນທີ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເລືອກເກີບຢູ່ນັ້ນ ເລີຍສະເດີດຂຶ້ນວ່າຕົນລືມໄມ້ບັນທັດທີ່ໄດ້ແທກຂະໜາດຕີນຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງຟ້າວແລ່ນກັບເຮື ອນເອົາທັນທີ ແມ່ນແລ້ວ ເມື່ອເຂົາກັບມາຕະຫຼາດພ້ອມດ້ວຍໄມ້ບັນທັດ ຮ້ານຂາຍເກີບຊ້ຳຜັດປິດຮຽບຮ້ອຍ ເປັນອັນວ່າມື້ນັ້ນເຂົາກໍບໍ່ສາມາດຊື້ເກີບໄດ້ ແລະ ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງເຫັນກໍເລີຍຫົວຂວັນ ແລ້ວກໍພ້ອມທັງ ເວົ້າວ່າ
ຖ້າເຈົ້າຕັ້ງໃຈສິຊື້ເກີບໄປໃສ່ເອງແທ້ໆ ເປັນຫຍັງບໍ່ສຸບແທກຂະໜາດໃສ່ຕີນເລີຍ ຊາຍຄົນນັ້ນກໍຕອບດ້ວຍສຽງຈິງຈັງວ່າ ຂ້ອຍເຊື່ອ ແລະ ກະໝັ້ນໃຈໃນຂະໜາດທີ່ຂ້ອຍແທກໄວ້ເທົ່ານັ້ນ

ເຊື່ອກໍເຊື່ອພິລຶກເນາະ ອືມ ຊິຊື້ເກີບໃສ່ຕີນຕົນເອງແທ້ໆ ໄປຮອດຮ້ານຂາຍເກີບແລ້ວ ຍັງບໍ່ສຸບເອົາເລີຍ ໂອ້ ກໍຍັງແລ່ນກັບເມືອເຮືອນໄປເອົາໄມ້ແທກຢູ່ ແບບນີ້ຊິເອີ້ນວ່າຈັ່ງໃດ ສົມແພງ ອື ອັນນີ້ເອີ້ນວ່າສະຫຼ າດນ້ອຍ ບໍ່ວ່າກັນດອກເນາະ ອືມ ກໍຍັງວ່າເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ເຈົ້າ ເລື່ອງຈິງຄົນແທ້ຄືຊິບໍ່ມີດອກ ມາຟັງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ນັກຮ້ອງ
ວິໄລພອນ ມັກຮ້ອງເພງບໍ່ ໂອ້ ມັກແທ້ໃດ ເລື່ອງຮ້ອງເພງນີ້ ແຕ່ວ່າສຽງກໍບໍ່ຄ່ອຍມ່ວນພໍປານໃດດອກ ຕົນເອງຟັງເອງກໍພໍນ້ຳຕາຈາກຍ້ອຍພຸ້ນແຫຼະ ແມ່ນວ່າ ຄັນຊັ້ນມາຟັງເລື່ອງນີ້ເລີຍ ເລື່ອງນີ້ມີຢູ່ວ່າ ທອງແລ ະແຈ່ມມີລູກນ້ອຍຢູ່ສອງຄົນ ເດັກນ້ອຍທັງສອງເປັນຄົນມັກຄາດມັກຫຼັງ ບໍ່ຍອມໄປຫຼັບໄປນອນງ່າຍໆ ໂອ້ ເດັກນ້ອຍກໍເປັນນັ້ນແຫຼະ ເມຍລາວນີ້ຄືຊິຈົ່ມທຸກຈົ່ມຍາກທຸກມື້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ແຈ່ມຈົ່ມສູ່ຜົວຟັງທຸກມື້ ແຕ່ທອ ງກໍຊ່ວຍຫຍັງບໍ່ໄດ້ ເພາະກັບມາແຕ່ວຽກກໍດຶກແລ້ວ ອືມ ນອກຈາກມື້ພັກເທົ່ານັ້ນ ສະແດງວ່າທອງນີ້ເປັນນັກຮ້ອງ ອືມ ແມ່ນ ຍາມກາງຄືນນີ້ເຂົາກໍຕ້ອງໄປເຮັດວຽກຮ້ອງເພງແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ສຽງຮ້ອງເພ ງຂອງທອງບໍ່ໄດ້ເລື່ອງເລີຍ ອ້າວ ອືມ ບໍ່ມ່ວນຈັກດີ້ ແຕ່ວ່າໃຈມັກ ອືມ ເຂົາຄິດວ່າຖ້າລູກນານນອນ ເຂົາຈະຮ້ອງເພງໃຫ້ລູກຟັງ ສຽງເພງຈະຊ່ວຍກ່ອມລູກໃຫ້ຄ່ອຍໆເຊືອບໄປເອງ ອືມ ເປັນແນວຄິດທີ່ດີ ອືມ ແລ້ ວເປັນຈັ່ງໃດຕໍ່ໄປ ມີມື້ໜຶ່ງເຂົາບໍ່ໄດ້ໄປວຽກ ກໍເລີຍຮ້ອງເພງກ່ອມລູກທັງສອງວ່າ ຄິດເຖິງສະຫວັນນັ້ນໃຈຈະຂາດຢູ່ແລ້ວ ທອງຮ້ອງເພງກ່ອມລູກຢູ່ດົນເຕີບ ຈົນລູກນ້ອຍສອງຄົນເກີດລຳຄານ ຜູ້ເອື້ອຍເວົ້າກັ ບນ້ອງວ່າ ເຮັດແນວໃດ ອີ່ພໍ່ຊິເຊົາຮ້ອງເພງ ບອກລາວເຊົາຮ້ອງເພງ ເອີ ຜູ້ນ້ອງກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ໂອ໊ຍ ບໍ່ຍາກດອກ ຖ້າພວກເຮົາຫັ້ນທຳທ່ານອນຫຼັບຫັ້ນ ອີ່ພໍ່ລາວກະຫາກຊິເຊົາຮ້ອງເພງເອງດອກ
ເປັນແນວໃດທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຄິດວ່າເລື່ອງຕ່າງໆທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງມື້ນີ້ ຄົງຈະຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍອາລົມໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງມາຫຼາຍເລື່ອງແລ້ວ ບັດນີ້ເຮົາມາປ່ຽນບັນຍ າກາດ ຟັງເພງມ່ວນໆອີກຈັກ 2 ເພງກ່ອນເນາະ ແລ້ວຈະຄ່ອຍມາຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງຕື່ມອີກ ເຈົ້າ

ໂອ໊ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ໊ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 MHz ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່ານກັບລາຍ ການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກ

ຟັງເພງນຳແດ່ ຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງແດ່ ສະຫຼັບສັບປ່ຽນກັນໄປ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຈາກສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງແລ້ວມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວ ໃດ ກໍຢ່າລືມສົ່ງຂ່າວສົ່ງຄາວຫາພວກເຮົາໄດ້ ວິທີງ່າຍໆກໍແມ່ນສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໄປທີ່ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ຫຼືທາງອີເມວກໍໄດ້ ອີເມວພວກເຮົາແມ່ນ laos at cri cn ເຈົ້າ ຫຼືວ່າຈະ ໂທລະສັບລົມກັບສອງໜຸ່ມເລີຍກໍໄດ້ 00861068892192 ຫຼືວ່າຈະໂທມາເບີມືຖືວິໄລພອນນີ້ກະໄດ້ 13020075372 ສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາກະໄດ້ເບີນີ້ ແມ່ນແລ້ວ ຫຼືວ່າຈະສົ່ງຂ່າວຄາວເຂົ້າອີເມວສ່ວນຕົວຂອງສົມແພງເອງໂດຍກົງກໍໄດ້ຄືກັນ ແມ່ນ ອີ ເມວຂອງສົມແພງແມ່ນ 13910579403@139.com ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ພ້ອມກັນນັ້ນທ່ານໃດມີເລື່ອງດີໆ ມ່ວນໆ ກໍຢ່າເກັບໄວ້ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາເລີຍ ແລ້ວຈະນຳມາເລົ່າອອກອາກາດສູ່ມິດລາຍການຟັງ ແມ່ນລະ ຊິເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກເຮຮ າ ຫຼືວ່າປະສົບການໃນຊີວິດຕົວຈິງຂອງທ່ານ ຂອງໝູ່ເພື່ອນ ຫຼືວ່າຂອງຜູ້ໃດກໍແລ້ວແຕ່ ສົ່ງມາໂລດ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ສົ່ງມາທາງອີເມວສ່ວນຕົວຂອງວິໄລພອນນີ້ກໍໄດ້ ເອີ ກະສົ່ງມາທີ່ pvongprachan@gmail.com p v o n g p r a c h a n @gmail.com ແມ່ນແລ້ວ ສົ່ງມາ ສົ່ງມາ ເຈົ້າໆ ສົ່ງໃຫ້ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ຜູ້ໃດກໍໄດ້ ສົ່ງງ່າຍໆ ແລະ ກໍປະຢັດເງິນໃຫ້ທ່ານ ແມ່ນ ເອົາ ບອກທ່ານໄປຫຼາຍໆເບີ ຫຼາຍໆ ທັງອີເມວແດ່ ທັງ ເອີ ອີເມວສົມແພງ ອີເມວວິໄລພອນແດ່ ແ ລ້ວກໍອີເມວທັງຂອງການແດ່ ເບີໂທລະສັບພ້ອມ ຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວ ສະດວກມາທາງໃດກໍແມ່ນສົ່ງມາທາງນັ້ນໄດ້ ກໍຂໍຂອບໃຈລ່ວງໜ້າ ມື້ນີ້ເວລາຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາກໍຄ່ອນໆທ້າຍແລ້ວເນາະ ແມ່ ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າກ່ອນຈະຈາກກັນ ພວກເຮົາຍັງມີເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງຕື່ມອີກ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າແນວໃດວິໄລພອນ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ຄົນມັກຕິ

ທ້າວເຕິງ ນາມສົມມຸດ ເປັນຄົນມັກຕິ ເມຍແຕ່ງອາຫານການກິນຄາບໃດກໍແມ່ນຕິຢູ່ຕະຫຼອດ ແຊບປານໃດກໍຍັງຕິຫັ້ນຕິນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈົນເປັນນິໄສ ເອີ ມີມື້ໜຶ່ງ ເມຍກໍຫາພາເຂົ້າມາແລ້ວປົງຕໍ່ໜ້າທ້າວເຕິງ ໃນພາ ເຂົ້ານີ້ກໍມີປົ່ນປາດຸກອຸຍກັບລວກຜັກ ອາຫານໂປດຂອງທ້າວເຕິງ ທ້າວເຕິງນີ້ກໍບໍ່ຫຼາຍເລື່ອງແລ້ວ ປັ້ນເຂົ້າຄຳບັກໃຫຍ່ ຈ້ຳເປ້ໃສ່ປົ່ນປາ ແລ້ວກໍມ່ຳປັບເຂົ້າປາກທັນທີ ບຶດໜຶ່ງກໍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ເອີ ປົ່ນປານີ້ຈັກວ່າລົ ດຊາດເປັນແນວໃດ ຄືວ່າຈາງເຈວເລວ ບໍ່ແຊບບໍ່ນົວຫຍັງ ເອົາໄປປຸງໃໝ່ເບິ່ງດູ໋ ເມື່ອເມຍໄດ້ຍິນແນວນັ້ນກໍຍົກພາເຂົ້າໄປເຮືອນຄົວບຶດໜຶ່ງ ແລ້ວກໍຍົກອອກມາໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຕື່ມຫຍັງໃສ່ປົ່ນຫັ້ນຈັກດີ້ເລີຍ ພໍເມ ຍປົງພາເຂົ້າລົງປຶບ ທ້າວເຕິງກໍອອກຄຳເຂົ້າຄຸ້ຍທັນທີ ຫຍ້ຳບ້ວຍໆຢ່າງແຊບນົວ ເມຍກໍເລີຍຖາມວ່າ ອັນ ເປັນແນວໃດອ້າຍ ລົດຊາດແຊບກວ່າເກົ່າບໍ່ ທ້າວເຕີງກໍເລີຍຕອບວ່າ ເອີ ແນວນີ້ກໍໄຄແດ່ ພໍດີແຊບ ຫວ່ າງກີ້ນີ້ບໍ່ນົວຈັກຕີ້ ເມື່ອເມຍໄດ້ຍິນນັ້ນກໍຍິ້ມເປີ້ຍ ຄິດຢາກຫົວຢູ່ໃນໃຈ ທ້າວເຕີງເຫັນເມຍຫົວຍິ້ມເປີ້ຍຢູ່ ກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ໂອ້ຍ ຍິ້ມຫຍັງ ດີໃຈແມ່ນບໍ່ ທີ່ຍ້ອງວ່າອາຫານແຊບ ເມຍຍິ້ມອີກບາດໜຶ່ງ ແລ້ວກໍເວົ້າວ່າ ອັ ນ ຫວ່າງກີ້ນີ້ຫັ້ນ ນ້ອງຍົກພາເຂົ້າໄປເຮືອນຄົວ ແລ້ວກະຍົກອອກມາ ນ້ອງບໍ່ໄດ້ຕື່ມຫຍັງໃສ່ເລີຍເດ້ນັ້ນ

ຜູ້ມັກຕິກໍຈະຕິຢູ່ພໍສ່ຳນັ້ນ ແຊບກໍຕິ ບໍ່ແຊບກໍຕິ ຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຄົງບໍ່ເປັນຄືຈັ່ງເລື່ອງທີ່ພວກເຮົາເລົ່າໄປຫວ່າງກີ້ນີ້ ອາ ກະບໍ່ແນ່ແຫຼະເນາະ ມີບາງຄົນກໍອາດຈະເປັນແນວນັ້ນ ກະເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ກະ ຄືສົມແພງເວົ້າຫັ້ນແຫຼະ ຜູ້ມັກຕິນີ້ກໍຕິຢູ່ພໍສ່ຳນັ້ນແຫຼະ ອື ສັງເກດເບິ່ງໄດ້ ຜູ້ໃດມັກຕິນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເກັ່ງພໍປານໃດດອກ ເລື່ອງວຽກເລື່ອງງານ ແຕ່ວ່າຕິເກັ່ງ ແມ່ນແທ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ເວລາຂອງລ າຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງມື້ນີ້ກໍມາເຖິງຕອນທ້າຍແລ້ວ ຂໍຂອບໃຈທຸກໆທ່ານທີ່ຕິດຕາມຮັບຟັງ ຫວັງວ່າຄົງເຮັດໃຫ້ທ່ານອາລົມດີຂຶ້ນບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ ຈະໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນກັບສຽງເພງປິດທ້າຍລາຍກ ານຕື່ມອີກມ່ວນໆ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີກໍຄືວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ກໍຕ້ອງລາໄປອີກເຊັ່ນເຄີຍ ກໍຂໍຄວາມສຸກໂຊກດີ ຈົ່ງເກີດມີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ພົບກັນໃໝ່ໃນມື້ໜ້າ